ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຂມັນຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າໄຂມັນຄືສັດໂຕຮ້າຍຂອງຄົນເຮົາ ໃນແຕ່ລະປີມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍເພາະໄຂມັນທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ຂ້າພະ ເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຈື່ໄວ້ວ່າ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຄືອາຫານປະເພດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ໂລກທີ່ວ່ານີ້ກໍຄື ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບໃນຫົວໃຈ ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບສະໝອງ ໜິ້ວໃນຖົງ ບີ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ອາຫານຍຶ່ງທ້ອງ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ໂລກຂໍ້ອັກເສບຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂລກພະຍາດທັງໝົດນີ້ມາຈາກການກິນໄຂ ມັນນັ້ນເອງ ບາງຄົນບອກວ່າໄຂມັນໃຫ້ພະລັງງານສູງ ແມ່ນແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົານັ້ນຈະບໍ່ແຂງແຮງຖ້າບໍ່ມີໄຂມັນ ໄຂມັນຄືພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ ແຕ່ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນ ໄປ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກຳຈັດໄດ້ຍາກ ຖ້າຈະປຽບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກັບລົດ ຖ້າເຮົາເອົານ້ຳມັນແອັດຊັງໄປໃສ່ລົດເກັງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ລົດຈະມອດແນ່ນອນ ເ ພາະບໍ່ແມ່ນຈັກແອັດຊັງ ນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ໄຂມັນຈາກສັດມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະປັບໂຕໄດ້ໃນໄລຍະທຳອິດກໍຕາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍຈ ະບໍ່ທົນທານຕໍ່ນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດົນ ເມື່ອຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 90 ເປີເຊັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕັບ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງຢຸດເຮັດວຽກ ນັ້ນກໍຊ້າໄປແລ້ວ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບເອິກ ກໍຕໍ່ເມື່ອເ ສັ້ນເລືອດທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບແລ້ວເກືອບ 80 ຫຼື 90 ເປີເຊັນ ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄື ໄຂມັນທຳລາຍຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດ ໄຂມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນຮ່າງກາຍແຂງຕົວ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດນຳເ ອົາອົກຊີເຈນໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ເມື່ອໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດນັ້ນຊ້າລົງ ເມັດເລືອດແດງກໍຈ ະໂຕເປັນກ້ອນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານເສັ້ນເລືອດຝອຍຂອງເຮົາໄດ້ສະດວກ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນໜ້ອຍລົງ ເຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຖືກທຳລາຍ ເຊິ່ງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດໄດ້ ປົກກະຕິໄຂມັນຈະມີຄໍເລສເຕີຣໍຢູ່ນຳ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນີ້ແຫຼະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດຈະຄ່ອຍໆຖືກທຳລາ ຍເທື່ອລະຊັ້ນເທື່ອລະຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕີບຕັນຈົນເລືອດໄປລ້ຽງໃນຫົວໃຈ ຫຼື ສະໝອງບໍ່ທັນ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຫົວໃຈວາຍຕາຍ ຫຼື ເປັນອຳມະພາດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຍ່ອຍໄຂມັນຈ ະມີສານບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປທຳລາຍລຳໄສ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ເປັນມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ມະເຮັງໃນອາຫານນັ້ນມີເວລາເກີດປະຕິກິລິຍາກັບລຳໄສ້ຂອງເຮົາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຊວຂອງພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະດວກ ສຳລັບທ່າ ນຜູ້ຟັງທີ່ຢ້ານວ່າຈະເປັນໂລກເບົາຫວານ ໄຂມັນຈະທຳລາຍການເຮັດວຽກຂອງອິນຊູລິນ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງລົດການກິນໄຂມັນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ທີ່ ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆກໍຄື ເຂົ້າໜົມຈຳພວກເນີຍ ເນີຍປອມທີ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານກິນ ຫຼືນ້ຳມັນສະຫຼັດ ເຄື່ອງເທດເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸໄຂມັນຫຼາຍ ສ່ວນຊີ້ນສັດ ເນີຍແຂງ ໄຂ່ ແລະ ນົມມີໄຂມັນ 50 ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ວິທີກິນທີ່ຖືກຕ້ອ ງກໍຄື ເມື່ອກິນໄຂມັນ ໃຫ້ເຮົາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ແລະ ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຫານປະເພດນີ້ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍລົດປະລິມານໄຂມັນລົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານ ທີ່ພວກເຮົາກິນທຸກມື້ນີ້ ມີໄຂມັນປະສົມຢູ່ນຳຫຼາຍ ພໍ່ຄົວໃນຮ້ານອາຫານບໍ່ສົນໃຈວ່າໄຂມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼືບໍ່ ສົນໃຈແຕ່ວ່າອາຫານນັ້ນແຊບຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງຕົວເອງເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເ ຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປ ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ລອງລົດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຫັນມາກິນຜັ ກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຂໍຝາກລົງທ້າຍໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເນີຍຈະປະກອບມີໄຂມັນ 98 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົວມີ 65 ຫາ 80 ເ ປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນສູງ ແລະ ເບົາຫວານ ນີ້ຄືຜົນທີ່ມາຈາກການມີໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ພົບກັ ນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຍິນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສ າສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖ ານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກສຳລັບເທື່ອນີ້ໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ຄືກັນກັບທຸກໆມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພະເຢຊູ ໃນຂະນ ະທີ່ພະອົງຍັງຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເມື່ອ 2,000 ປີກ່ອນ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເພາະການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຄືຫົວໃຈຂອງການມາໃນໂລກນີ້ຂອງພະອົງ ຕາມພະຍາກອນທີ່ກ່າວໄວ້ເມື່ອຫຼາຍຮ້ອຍປີກ່ອນການມາບັງເ ກີດໃນໂລກນີ້ຂອງພະເຢຊູ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ພະອົງໄດ້ແບກຄວາມເຈັບໄຂ້ຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຫອບເອົາຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາໄປ ເຊັ່ນການຮັກສາໂລກພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂ ອງພະເຢຊູ ໃນຊີວິດຂອງພະເຢຊູນັ້ນ ພະອົງຊົງເຮັດການອັດສະຈັນເໜືອທຳມະຊາດ ສິ່ງທີ່ພະອົງເຮັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພະອົງເອງ ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການຮັກສາໂລກ ໄລ່ຜີອອກ ການເ ອີ້ນຄົນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນພະຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ພະເຢຊູຊົງເດີນທາງໄປແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານເພື່ອສັ່ງສອນພວກເຂົາທັງຫຼາຍ ພ ະອົງຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພະອົງໃນເລື່ອງແຜ່ນດິນຂອງພະເຈົ້າ ພະອົງຊົງຮັກສາໂລກ ແລະ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທຸກຢ່າງຂອງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຊົາ ເມື່ອພະອົງຊົງເຫັນຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທຸກທໍລະມານ ພະອົງ ກໍຮູ້ສຶກອີ່ຕົນ ແລະ ສົງສານພວກເຂົາຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຕ່າງກໍກັງວົນ ແລະ ຂາດທີ່ເພິ່ງ ຄືກັນກັບແກະທີ່ຂາດຜູ້ເບິ່ງແຍງ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ພະເຢຊູຊົງເຮັດໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່າຄວາມເມດຕ າສົງສານທີ່ເຫັນປະຊາຊົນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໂລກຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊື້ອໂລກ ແລະ ຄວາມຕາຍນັ້ນມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເຮົາທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະເຈົ້າ ມານຊ າຕານຈຶ່ງເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມາສູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອມະນຸດເຮົາປະພຶດໂຕໃນການກິນດື່ມ ແລະ ເມີນເສີຍຕໍ່ກົດເກນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ນີ້ກໍເປັນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາ ະພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາກໍຄວນຮັກສາຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ມີຕົວຢ່າງຢູ່ໃນພຣະທຳຄຳພີ ເຊິ່ງໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງ ແລະ ເຫດ ການທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທຳໄວ້ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄົນທີ່ເຈັບໄຂ້ເປັນໂລກຂີ້ທູດ ຮັກສາຜູ້ຍິງທີ່ເລືອດຕົກ ຄົນຫູໜວກ ຕາບອດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາທຸກໆຄົນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເ ລືອກວ່າຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫຼື ມາຈາກໃສ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງ ແລະ ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍມີໃຈເມດຕາ ແລະ ຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ເຊົາພະຍາດ ຫຼື ບາງເທື່ອແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ຂໍກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊົ ງເຫັນ ພຣະອົງກໍຈະຊ່ວຍຮັກສາຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ ທີ່ສັງຄົມລັງກຽດກໍຄືໂລກຂີ້ທູດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເປັນພະຍາດຊະນິດນີ້ ເຂົາຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຜົວເມຍຕ້ອງພັດພາກຈາກກັນ ລູກຈະຕ້ອງພັດພາກຈາກພໍ່ແມ່ ເຂົາຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກຈາກບ້ານນັ້ນ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະຕ້ອງອອກໄປຢູ່ນອກເມືອງ ໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກແບບດຽວກັນ ແນ່ນອນບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກ ຈະເຂົ້າໄປໃກ້ ຫຼື ຈັບບາຍ ເວລາໄປໃສກໍຕ້ອງນຸ່ງເສື້ອຂາດ ໂສ້ງຂາດ ແລະ ຮ້ອງບອກຄົນຕາມທາງວ່າ ບໍ່ສະອາດ ບໍ່ສະອາດ ຄົນທີ່ເປັນຂີ້ທູດນັ້ນ ເປັນຕາໜ້າອີ່ຕົນ ແລະ ໜ້າເວທະນາຢ່າງຍິ່ງ ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແ ຕ່ທໍລະມານໃນຮ່າງກາຍ ເພາະຊີ້ນໜັງມັນມຶນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມືຕີນກໍກຸດເຂົ້າ ຄົນຂີ້ເຮື້ອນ ຫຼື ຂີ້ທູດ ນອກຈາກຈະເຈັບກາຍແລ້ວ ຍັງຖືກທຳຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈແບບຕາຍທັງເປັນ ຈາກຄົນຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ ເ ພາະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ ຖ້າເຮົາຈະປຽບທຽບໂລກຂີ້ທູດກັບໂລກໃນສະໄໝນີ້ ກໍໜ້າຈະຄືກັນກັບໂລກເອດ ໃນສະໄໝກ່ອນບໍ່ມີຢາຮັກສາ ຄືກັນກັບໂລກເອດໃນສະໄໝນີ້ ທີ່ບໍ່ມີຢາຮັກສາຄືກັນ ພະຍາດຂີ້ທູ ດສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ໂລກນີ້ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໂດຍການສຳຜັດຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງມີທັດສະນະຕໍ່ຜູ້ທີ່ປ່ວຍ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແນວໃດ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດລົງມາຈາກໂນນພູ ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍນ ຳພຣະອົງໄປ ແລະຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຂີ້ທູດກໍໄດ້ເຂົ້າມາກາບລົງ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ ນາຍເອີຍ ທ່ານພໍໃຈກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້ ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຂີ້ທູດຄົນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວ າມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງ ຄົງຈະສາມາດຮັກສາເຂົາໄດ້ ແລະເຂົາໄດ້ຖ່ອມໂຕລົງຮ້ອງຂໍພຣະອົງ ແລະຍົກຍ້ອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ພຣະເຢຊູຊົງເມດຕາສົງສານຄົນຂີ້ທູດຄົນນັ້ນ ພຣະອົ ງຈຶ່ງຍື່ນມືໄປຈັບຄົນຂີ້ທູດຜູ້ນັ້ນ ຕາມກົດປະຕິບັດຂອງຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໂລກຂີ້ທູດໄປຊູນຄົນທີ່ເປັນໂລກຂີ້ທູດນັ້ນບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ສົນໃຈກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ກົດຂອງພຣະອົງມີຢ່າງດ ຽວຄື ກົດແຫ່ງຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະອົງທີ່ລົງມາໃນໂລກຄືຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດ ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຢຊູຄືແບບຢ່າງອັນດີຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ປັ ດຈຸບັນນີ້ ໂລກທີ່ສັງຄົມລັງກຽດແມ່ນໂລກເອດ ຫຼືໂລກຂີ້ທູດຢູ່ໃນບາງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະປະຕິບັດໂຕແກ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃດ ນີ້ຄືຄຳຖາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະທ່ານຜູ້ຟັງຈະຕ້ອງຕອບດ້ວຍຕົນເອງ ເຮົາຈະເ ຮັດແນວໃດກັບຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດຮຽນຝ່າຍຈິດວິນຍານສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ ຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນຂີ້ທູ ດເປັນໂລກຮ້າຍແຮງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືກັບບາບທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຈິດສຳນຶກທີ່ດີນັ້ນຊຶມແລະກໍຫາຍໄປ ຫຼາຍຄົນເຮັດຜິດຄືກັບວ່າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຮັດໄປໂດຍອາລົມຮ້ ອນຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນຜິດ ຫຼືຄົນທີ່ໂຫດຮ້າຍໄດ້ ໂລກບາບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີໃຜສາມາດຮັກສາໄດ້ ນອກຈາກຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາສຳຜັດກັບຊີວິດ ເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດເຊົາເປັນ ພະຍາດແບບນີ້ໄດ້ ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບເອົາພຣະອົງຄືກັບທ່ານໝໍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງວ່າ ຫາກເມື່ອໃດທ່ານມີໃຈອຽງໆໄປໃ ນທາງທີ່ບໍ່ດີ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍໄດ້ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກະໝົດອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ